ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທາງການທະຫານຂອງສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມທະວີສັບພາວຸດຂອງຕົນຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອຕ້ານຢັນກັບການໂຈມຕີບົ່ມຊ້ອນຈາກອີຣານ ດັ່ງທີ່ ຄາລາ ແບັບ ນັກຂ່າວ VOA ປະຈຳທຳນຽບ 5 ແ ຈ ແພນຕາກອນ ມີລາຍງານເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກອີຣານ ແລະການຕອບໂຕ້ຂອງທະຫານອາເມລິກັນນັ້ນ ຊຶ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ມັນເປັນການສະແດງເຖິງແສນຍານຸພາບ ແລະສັນຍານອັນໜຶ່ງທີ່ແຈ້ງຂາວໃຫ້ອີຣານເຫັນ ລູກສອນໄຟ Patriot ກັບກຳປັ່ນລົບ USS Arlington ຈະໄປຮ່ວມກັບເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-52 ແລະກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດທີ່ຍິ່ງໃ ຫຍ່ USS Abraham Lincoln ທີ່ໄດ້ໄປເຖິງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ພວກຜູ້ບັນຊາການທະຫານທັງຫຼາຍໄດ້ພາກັນຂໍຮ້ອງເອົາກຳລັງພິເສດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກທາງການສືບລັບໄດ້ຮັບຊາບເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ບົ່ມຊ້ອນຈາ ກອີຣານ ທັງທາງພາກພື້ນດິນ ແລະທາງນ້ຳ ຕໍ່ກຳລັງຂອງອາເມລິກັນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ Pat Shanahan ລັດຖະມົນຕີປະຈຳການຊົ່ວຄາວຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ It's important that Iran understand
that an attack on Americans or its interests ມັນສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໃຫ້ອີຣານເຂົ້າໃຈວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ຊາວອາເມລິກັນ ຫຼືຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ພົບກັບການໂຕ້ຕອບທີ່ເໝາະສົມ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ວ່ານັ້ນ ມີລວມທັງກຳປັ່ນພານິດທີ່ກອງທັບ ຍາມຝັ່ງປະຕິວັດອິດສະລາມອີຣານ ທີ່ບັນທຸກອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ອັນລວມທັງລູກສອນໄຟນຳ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທາງທະຫານນັ້ນ ກຳປັ່ນລົບ USS Arlington ປະກອບດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການບັນຊາການທີ່ກ້ າວໜ້າ ເພື່ອຕອບໂຕ້ທາງທະຫານຢ່າງວ່ອງໄວຕາມເວລາ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ລະບົບລູກສອນໄຟ Patriot ປ້ອງກັນ ອາດສາມາດຍິງຕົກລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ລູກສອນໄຟ Cruise ແລະເຮືອບິນລົບ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທັງຫຼາຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ຢາກໃຫ້ມີສົງຄາມ ແຕ່ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນກຳລັງຂອງອາເມລິກັນ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງອີຣານແມ່ນຍັງເປັນເລື່ອງຈິງ ແລະທັງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເຊື່ອ ສ າລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA